۽ جنهن مهل عيسيٰ چٽن معجزن سان آيو، تنهن مهل چيائين ته اوهان وٽ حڪمت آندي اٿم، ۽ آيو آهيان ته جن ڳالهين ۾ اختلاف ڪندا آهيو، تن مان ڪي اوهان لاء بيان ڪريان. پوء الله کان ڊڄو ۽ منهنجو چيو مڃو.